ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄູແລ້ວ ເຮົາກໍຄິດເຖິງກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາ ມີໃຜສັງເກດບໍ່ວ່າລະບົບການສຶກສາຂອງບ້ານເຮົາມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຮູ້ສຶກບໍ່ວ່າມັນຂ້ອນຂ້າງວ່າ ອ່າ ບໍ່ ຈະບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຄືກັບຊາວໂລກເພິ່ ນ ແຕ່ກໍແນ່ນອນແຫຼະ ມັນກະຕ້ອງມີການປັບໂຕ ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ ແລະກະຄ່ອຍໆພັດທະນາຂຶ້ນ ເຖິງແມ້ມັນຊິຊ້າແດ່ ກະຄິດວ່າໜ້າຈະມີການປັບໂຕ ແລະກະພັດທະນາຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ແລ້ວມາມື້ນີ້ກະຢາກຊິມາແບ່ ງປັນອີກອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການສຶກສາແລ້ວນີ້ ໃນໂລກເຮົານີ້ ແນ່ນອນເນາະ ທຸກຄົນກໍຕ້ອງຮູ້ ຫຼາຍຄົນກໍໜ້າຈະຮູ້ກັນດີ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຢູ່ໃນໂລກນີ້ ປະເທດທີ່ມີການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃ ນໂລກ ຜົນລ່າສຸດຂອງປີນີ້ ຈາກ ອ່າ ອົງກອນ ເອກະຊົນເຮັດກ່ຽວກັບໂພ ວ່າປະເທດໃດມີການສຶກສາດີທີ່ສຸດ ກໍຄືປະເທດຟິນແລນເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນປີນີ້ ແຊງຣັດເຊຍ ແຊງສິງກະໂປໄປ ຊຶ່ງປະເທດຟິນແລນນີ້ເ ປັນປະເທດນ້ອຍໆ ຢູ່ແຖບ ຢູ່ແຖບ ອ່າ ສະກາດີເນເວຍເນາະ ຊຶ່ງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ກ່ອນກໍບໍ່ໄດ້ແມ່ນປະເທດທີ່ຈະເລີນຫຼາຍ ເປັນປະເທດທີ່ຍາກຈົນມາກ່ອນ ແຕ່ກະສາມາດພັດທະນາລະບົບການສຶກສາຂຶ້ນມ າໄດ້ແບບກ້າວກະໂດດ ແລະເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ແລະກະຕິດອັນດັບຂ້ອນຂ້າງດີໃນຫຼາຍໆໂພກ່ຽວກັບ ອ່າ ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກ ປະເທດທີ່ ອ່າ ມີການສຶກສາ ສ່ວນຫຼາຍປະເທດທີ່ວ່າຢູ່ໃນແຖບສະກາດີເ ນເວຍ ຄັນມີການຈັດອັນດັບກ່ຽວກັບຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆນີ້ ປະເທດແຖບແຖບນີ້ກະຊິຕິດໂພຕະຫຼອດເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ການສຶກສາຢູ່ຫັ້ນມີອີ່ຫຍັງດີ ມັນຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນບ່ອນໃດ ມື້ນີ້ໄປເຮັດ ອ່າ ຣີເສີດມ າ ກໍພໍດີໄດ້ມາ 10 ຂໍ້ ທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ ອ່າ ລະບົບການສຶກສາຂອງຟິນແລນຫັ້ນດີຂຶ້ນ ແລະ ແລະກະເປັນ ລະບົບການສຶກສາຂອງຟິນແລນຫັ້ນເປັນລະບົບການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ດຽວນີ້ຊິເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ 10 ຂໍ້ນີ້ມີຫຍັ ງ ກະຄືຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ຢູ່ປະເທດຟິນແລນໂຕນີ້ ຢູ່ຫັ້ນເນາະ ທຸກຊັ້ນຮຽນເອີ້ນວ່າເກືອບຊິບໍ່ມີການເສັງ ຈະບໍ່ມີການເສັງວັດລະດັບຄວາມຮູ້ ເຖິງຊິມີກໍຊິເປັນການສອບຄ້າຍໆວ່າ ອ່າ ສອບປາຍພາກບາດດຽວ ຄືຖ້າ ເປັນບ້ານເຮົາກໍໜ້າຈະເປັນເສັງຈົບ ມ.4 ຢ່າງດຽວ ແຕ່ລະເດືອນແຕ່ລະຊັ້ນຈະບໍ່ມີເສັງເນາະ ແຕ່ມັນຈະມີຕົວຢ່າງ ມ.1 ຮອດ ມ.4 ເສັງເທື່ອດຽວ ແລະກໍເສັງອີກເທື່ອໜຶ່ງກໍ ມ.7 ພຸ້ນລະ ຈະເສັງປະມານ 2 ເທື່ອນີ້ແ ຫຼະ ຊຶ່ງການເສັງຕົວນີ້ເນາະ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ ອ່າ ນັກຮຽນນະບໍ່ມີຄວາມຄຽດ ບໍ່ມີຄວາມຄຽດ ແລະກະການເສັງທາງຢູ່ຟິນແລນ ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ວັດທີ່ວ່າຄົນນີ້ເກັ່ງວິຊານີ້ແບບ standard ຈະບໍ່ໄດ້ມີ standard ເພາະວ່າຟິນແລນມອ ງເຫັນວ່າ ຄົນເຮົາເກັ່ງກັນຄົນລະດ້ານ ເຮົາໃຊ້ standard ດຽວມາວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງຄົນບໍ່ໄດ້ ບຸກຄົນຄົນໜຶ່ງມີຄວາມສາມາດເກັ່ງໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ ການທົດສອບ ການ ອ່າ ວັດລະດັບຈະຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ອ່າ ນາຍຄູ ຫຼືອາຈາ ນຈະເປັນຄົນວັດລະດັບ ວັດຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນ 2 ກ່ອນທີ່ອາຈານ ຫຼືວ່ານາຍຄູຫັ້ນຊິວັດຄວາມສາມາດນັກຮຽນໄດ້ ຄຸນນະພາບຂອງຄູຫັ້ນກໍຕ້ອງສູງ ຄຸນນະພາບຂອງສູຂອງຄູຫັ້ນສູງ ເປັນຈັ່ງໃດ ໂຕນີ້ ຄູເປັ ນຄົນດີ ມີຄຸນນະທຳແນ່ນອນ ແລ້ວກໍຄົນຢູ່ຟິນແລນນີ້ ຄູຫັ້ນມີເງິນເດືອນຂ້ອນຂ້າງວ່າສູງ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ມີກຽດ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄື ຄູທຸກໆຄົນທີ່ສິສອນນັກຮຽນ ຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຈະຕ້ອງຈົບຢ່າງໜ້ ອຍປະລິນຍາໂທ ກ່ອນຊິໄດ້ເຂົ້າສອນໄດ້ ແລ້ວກະຜ່ານການທົດສອບຫຼາຍໆຢ່າງ ເພື່ອຊິເປັນການບັນຈຸເຂົ້າເປັນເປັນຄູໄດ້ເນາະ ຂໍ້ທີ 3 ຢູ່ທີ່ຟິນແລນນັ້ນ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຈະບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນ ແຂ່ງຂັນກັນຈັ່ງ ໃດ ກໍຄືການແຂ່ງຂັນຮຽນຕ່າງໆ ຍ້ອນເພິ່ນຈະບໍ່ເນັ້ນການແຂ່ງຂັນຄືບ້ານເຮົາເນາະ ຈະມີການເສັງປະຈຳເດືອນວ່າຜູ້ໃດໄດ້ທີ 1 ທີ 2 ທີ 3 ແມ່ນໃຜເຮັດຄະແນນໜ້ອຍກໍຊິຕົກຕົກຕົກໄປຕາມລຳດັບ ແຕ່ຢູ່ຟິນແລ ນຫັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ເນັ້ນການແຂ່ງຂັນ ການການວັດຜົນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນຫັ້ນກະແຕກຕ່າງກັນເລື່ອງຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະ ຄືກັບທີ່ໄດ້ວ່າໄປຂໍ້ໜຶ່ງ ແຕ່ຟິນແລນຫັ້ນຈະເນັ້ນການຮຽນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນກ ານເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນວິນວິນທັງຄູ່ ແລະ ເນັ້ນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີການຮ່ວມມືກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ແບ່ງປັນກັນໃນການຮຽນ ເຊິ່ງໂຕນີ້ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີຫຼາຍ ເຂົາຈະບໍ່ເນັ້ນການແຂ່ງຂັນກັນ ແລ້ວກະຈະ ເປັນການຮ່ວມມືກັນ ເມື່ອນັກຮຽນທຸກຄົນມີການຮ່ວມມືກັນເນາະ ກະຊິເກີດຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໆໄປ ໃນການປະກອບອາຊີບຕໍ່ໆໄປ ເມື່ອບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນກະຊິບໍ່ມີການຍ າດແຍ່ງ ແລ້ວກະບໍ່ມີການເອີ້ນວ່າເລື່ອນລ້ຳ ແລ້ວກະບໍ່ມີການແບ່ງແຍກກັນເນາະ ໂຕນີ້ກໍຊິຖືກຕັດໄປເລີຍ ບາດນີ້ ຂໍ້ທີ 4 ການສຶກສາຂອງຟິນແລນຫັ້ນ ຊິເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມສຸກຂອງນັກຮຽນ ຈະບໍ່ໄດ້ເນັ້ນທີ່ຄະແນ ນ ຢູ່ນັ້ນຈະເນັ້ນໄປທີ່ນັກຮຽນຫັ້ນມີຄວາມສຸກບໍ່ໃນການຮຽນ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບ ສະພາບທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈພ້ອມບໍ່ໃນການທີ່ຊິຮຽນຮູ້ເນາະ ໂຕນີ້ ການສຶກສາຈະຕ້ອງຫຼຸດການເລື່ອນລ້ຳຂອງຊົນຊັ້ນໃນ ນັກຮຽນ ຖ້າເຮົາສັງເກດກັນກະຊິເຫັນເນາະ ບ້ານເຮົາກະສະເພາະຄົນຮຽນກະຊິຮູ້ດີວ່າ ມັນເລື່ອນລ້ຳກັນຫຼາຍສ່ຳໃດ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ທຸກບ່ອນ ແຕ່ມັນກະມີ ບໍ່ຢາກເວົ້າວ່າສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມັນມີ ບໍ່ເຈາະຈົງວ່ າຢູ່ໃສເນາະ ແລະ ອາຈານຢູ່ຫັ້ນເນາະ ຈະແນະນຳ ແລະ ກະຕັກເຕືອນບອກສອນເປັນລາຍບຸກຄົນໄປ ຈະບໍ່ໄດ້ແນະນຳໂດຍລວມ ຈະບໍ່ບອກວ່ານັກຮຽນເກຣດຕ່ຳຄວນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ 1 2 3 ຄັນນັກຮຽນເກຣ ດກາງ ມີດີຈັ່ງຊັ້ນ ປັບປຸງຈັ່ງຊີ້ ນັກຮຽນເກຣດດີພັດທະນາໂຕໃດ ຈະບໍ່ໄດ້ບອກຈັ່ງຊັ້ນ ແຕ່ອາຈານ ຫຼືວ່ານາຍຄູເນາະ ຈະແນະນຳໄປລາຍບຸກຄົນ ເທື່ອລະຄົນ ເທື່ອລະຄົນໄປເລີຍ ເພາະແຕ່ລະຄົນກະມີຈຸດເດັ່ນ ຈຸດດ້ອຍ ມີ emotional ມີຄວາມຮູ້ ມີທັດສະນະຄະຕິ ມີ vision ມີ mindset ຕ່າງໆເນາະ ໂຕນີ້ ນາຍຄູຈະເປັນຄົນບົ່ງໄປເທື່ອລະຄົນເລີຍ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໄປເທື່ອລະຄົນເລີຍ ແລະ 5 ເນາະ ໂຕນີ້ເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍ ຄືຢູ່ ອ່າ ຟິນແລນນີ້ ນັ ກຮຽນນີ້ຊິເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນນີ້ກໍຕອນເມື່ອ 7 ປີ ຕ່ຳກວ່ານັ້ນເພິ່ນຈະບໍ່ໃຫ້ຮຽນແລ້ວ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍກໍເປັນເດັກນ້ອຍເນາະ ບໍ່ເໝາະໃນການຮຽນ ຄັນຕ່ຳກວ່າຫັ້ນກໍຄືໃຫ້ຫຼິ້ນ ໃຫ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວໄປເນາະ ແ ລະ ຈະຮຽນແຕ່ 7 ປີ ຫາສິບຫົກປີເທົ່ານັ້ນ ເຫຼືອຫັ້ນແມ່ນ ເປັນ choice ວ່າຊິຮຽນຕໍ່ຫຼືບໍ່ ຫຼືບໍ່ກໍໄປ ອາ ໄປຮຽນວິຊາຊີບເອງ ຫຼືອອກໄປເປີດກິດຈະການ ຫຼືໄປຫາຄົ້ນຫາຕົວເອງຕໍ່ ຢູ່ນັ້ນຈະບໍ່ບັງຄັບວ່າຈະຕ້ອງຈົບປະລິນຍາ ຕີ ຫຼືວ່າຕ້ອງມີການສຶກສາດີສ່ຳໃດ ຢູ່ຫັ້ນຈະເນັ້ນແຕ່ວ່າຈະ ອາ ບຸກຄົນມີທັກສະ ຫຼືມີ skill ຫຍັງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຊິໄປພັດທະນາປະເທດໄດ້ແນວໃດເນາະ ກໍຂຶ້ນຢູ່ຕາມບຸກຄົນ ຈະເປັນ ບໍ່ເປັນພາກບັງຄັບເນາ ະ ພາກບັງຄັບຈະຢູ່ແຕ່ ອາຍຸ 7 ປີ ຫຼືວ່າປະມານ ປ.1 ບັນ ຄັນທຽບກັບປະມານ ປ.1 ຫາ ມ.7 ປະມານນັ້ນເນາະ ແລະ ຂໍ້ທີ 6 ເນາະ ກະຈະເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ທີ 7 ຄືບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຈົບມະຫາໄລ ເພາະວ່າຢູ່ຟິນແລນຫັ້ນຈະສອ ນໃຫ້ນັກຮຽນຫັ້ນມີການເຄົາລົບໃນທຸກໆອາຊີບ ມີການໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າວ່າທຸກໆອາຊີບທີ່ເຮັດຫັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອາຊີບທີ່ເຮັດໄປຫັ້ນ ກະສາມາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມປະເທດໄ ດ້ ແລະ ຂໍ້ທີ 7 ເນາະ ການເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ຟິນແລນຫັ້ນເນາະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ຫັ້ນ ເຂົາຈະເລີ່ມຮຽນຢູ່ແຕ່ປະມານເກົ້າໂມງ ຈະບໍ່ຄືບ້ານເຮົາເນາະ ເພາະວ່າການຕື່ນເຊົ້າຫຼາຍຊິເຮັດນັກຮຽນຫັ້ນງ່ວງ ແລ້ວກະບໍ່ ມີປະສິດທິພາບໃນການຮຽນເນາະ ເຂົາຈະຮຽນແຕ່ເກົ້າໂມງຫາສອງໂມງເຄິ່ງ ຫຼືວ່າສອງໂມງສີ່ສິບຫ້າເທົ່ານັ້ນເນາະ ຈະບໍ່ກາຍ ເພາະວ່າ ອາ ນັກຮຽນເນາະ ການຮຽນຫັ້ນ ເຂົາຊິຮຽນ ອາ ຄ່ອນຂ້າງວ່າ ມີ ຄຸນນະພາບ ແລ້ວກະໃນຊົ່ວໂມງຮຽນກະເປັນຮຽນແລ້ວພັກ ຮຽນແລ້ວພັກ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນນະຜ່ອນຄາຍ ແລ້ວກະບໍ່ຊີຣຽດຈົນເກີນໄປໃນການຮຽນ ແລ້ວກະຮຽນຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ຕົວຢ່າງເນາະ ວິຊາຮຽນ ຕົວຢ່າງທີ່ເປັນວິຊາເລກ ຫຼືວ່າວິຊາທີ່ ອາ ມີການຄຳນວນ ແລະ ໃຊ້ສະໝອງຫຼາຍໆ ໂຕນີ້ເພິ່ນຈະຄຳນວນເຖິງແມ້ກະທັ້ງ ອັນ Prime Time ຫຼືເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮຽນຮູ້ ຕົວຢ່າງວິຊາທີ່ໃຊ້ ສະໝອງຫຼາຍໆ ເປັນພວກວິຊ າຄິດໄລ່ເນາະ ວິຊາຄຳນວນນີ້ ເພິ່ນຊິຈັດຢູ່ໃນຕອນເຊົ້າ ເພາະວ່າສະໝອງເດັກນ້ອຍຫັ້ນຄ່ອນຂ້າງໃຊ້ງານໄດ້ດີ ແລ້ວກະຮຽນຮູ້ໄດ້ດີໃນຕອນເຊົ້າເນາະ ຈະ ເພິ່ນຈະໃຊ້ໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນຫັ້ນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຊ່ວງບ່າຍຫັ້ນຈະເປັນວິຊາກ່ຽວກັບພວກສິລະປະແມ່ນຫຍັງຕ່າງໆເນາະ ເພື່ອເສີມສ້າງຈິນຕະນາການເນາະ ຂໍ້ທີ 8 ເນາະ ຈະເປັນກ່ຽວກັບຄູເນາະ ຄູຜູ້ໜຶ່ງເນາະ ຈະສອນນັກຮຽນ ໄປຕະຫຼອດປະມານ 6 ປີ ຄື ປະມານ ອາ ແຕ່ ປ.1 ຮອດ ປ.6 ຫຼືວ່າຖ້າທຽບບ້ານເຮົາກະ ປ.5 ຫຍັງນີ້ເນາະ ໃນນັກຮຽນຫ້ອງໜຶ່ງຈະສອນໄປເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງໂຕນີ້ມັນກໍຊິເປັນການດີກໍຄື ໃນການສອນນັກຮຽນເນາະ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ຄູຜູ້ໜຶ່ງສອນນັ ກຮຽນກຸ່ມດຽວໄປຕະຫຼອດເນາະ ມັນຊິມີຂໍ້ດີຄືຄູຫັ້ນຊິຮູ້ນັກຮຽນດີ ແລະ ສົ່ງເສີມບອກ

ໃນທຸກເລື່ອງເລີຍ ແລ້ວກະເປັນອີກໜຶ່ງ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນອີກໜຶ່ງ ປຽບສະເໝືອນຄົນໃນຄອບຄົວກັນເລີຍ ບາງມື້ຢູ່ຟິນແລນເນາະ ອາ ເປັນເສົາວັນທິດເຂົາກໍ ກະຊິມີບາງກິດຈະກຳແບບບາງຄອບຄົວກະເອີ້ນ ອ າ ຄູໄປກິນເຂົ້ານຳຢູ່ໃນເຮືອນ ໂອ້ລົມກັນແບບຄົນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ເປັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄວາມຫ່າງຂອງນັກຮຽນກັບຄູຫັ້ນໜ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ກາ ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະສິດທິພາບການຮຽນການສອນການບອກນັ້ນດີຂຶ້ນ ຂໍ້ທີເກົ້າເນາະ ສະພາບຂອງຫ້ອງຮຽນຢູ່ໃນຟິນແລນຫັ້ນເນາະ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຫັ້ນມີຄວາມຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ ອ່າ ຊີຣຽສຈົນເກີ ນໄປ ຈະເປັນການສ້າງບັນຍາກາດແລ້ວກະສອນເນາະ ຄູຈະສ້າງບັນຍາກາດແລ້ວກະສອນ ແລ້ວກະການເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຫັ້ນຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍທັງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ເພື່ອຊິສາມາດສອນກັນໄປໄດ້ ແລະ ຂໍ້ທີ 10 ເນາະ ໂຕນີ້ຂ້ອນຂ້າງ ເອີ ເອີ້ນວ່າສຳຄັນຫຼາຍ ຂໍ້ທີ 10 ນີ້ ປະເທດຟິນແລນນະ ຈະບໍ່ໃຫ້ວຽກບ້ານນັກຮຽນ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໃຫ້ວຽກບ້ານນັກຮຽນ ເພາະວ່າເວລາຮຽນກະຮຽນແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດໂມງຫັ້ນ ເຫຼືອຫັ້ນກະໃຫ້ເ ອົາເວລາໄປຄົ້ນຫາໂຕເອງ ໄປທົດລອງ ໄປເຮັດກິດຈະກຳ ໄປສ້າງໂຕເອງ ໄປຫຼິ້ນ ໄປຄົ້ນພົບໂຕເອງຫັ້ນ ໃຊ້ເວລາໂຕນັ້ນຊິດີກວ່າ ຊິດີກວ່າການເອົາເວລານັ້ນໄປເຮັດວຽກບ້ານ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຫາໂຕເອ ງ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຊອກຮູ້ຫຍັງເລີຍເນາະ ໂຕນີ້ມັນກະຊິເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ດີ ເພາະວ່າການເຮັດວຽກບ້ານ ເອີ້ນວ່າຫຼາຍເກີນໄປຫັ້ນ ແລ້ວກະອີກຢ່າງເນາະ ໂຕ ອ່າ ຢູ່ທີ່ຟິນແລນນະ ຈະບໍ່ມີການຮຽນເພີ່ມເນາະ ຈະບໍ່ ມີການຮຽນເພີ່ມ ຈະບໍ່ມີການຕິວພິເສດ ເພາະວ່າການຮຽນຢູ່ຫັ້ນກະໄດ້ຄຸນນະພາບຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນເນາະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຮຽນເພີ່ມ ເຊິ່ງໂຕນີ້ເຮົາກໍຊິໄດ້ເຫັນວ່າ ອືມ ລະບົບການສຶກສາຂອງຟິນແລ ນຫັ້ນ ເຮົາຊິສັງເກດເຫັນວ່າ ເຂົາຈະໂຟກັສທີ່ໂຕນັກຮຽນ ບໍ່ແມ່ນຜົນລັບຂອງຄະແນນເນາະ ເພາະວ່ານັກຮຽນມີຄວາມສຸກໃນການຮຽນຮູ້ສ່ຳໃດ ມັນຍ່ອມສະແດງເຖິງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການສຶກສາ ທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຂົາສ້າງຄົນໃຫ້ພ້ອມຮຽນຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນການຮຽນຮູ້ ປະເທດ ແລະກະບຸກຄະລາກອນເນາະ ກໍຊິເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທ່າແຮງທີ່ດີໃນການພັດທະນາປະເທ ດເນາະ ບໍ່ຄືດ່າອຳ ຈະຕ່າງກັບປະເທດໃນເຂດປະເທດທີ່ ອ່າ ຂ້ອນຂ້າງວ່າໂຟກັສທີ່ຜົນການຮຽນ ທີ່ວ່າເອົາຄະແນນເປັນສະແຕນດາດດຽວ ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຄວາມສາມາດ ຄວາມຄິດ ທັ ດສະນະຄະຕິ ເອົາມາສອບມາເສັງມາແຂ່ງກັນຢູ່ໃນສະໜາມດຽວ ກົດດຽວ ເຊິ່ງຖ້າຄົນເກັ່ງ ຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈ ກໍຊິໄດ້ຄະແນນດີ ຊຶ່ງຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກະບໍ່ໄດ້ເກັ່ງເລື່ອງນັ້ນ ແຕ່ເຂົາໄປເກັ່ງດ້ານອື່ນ ສາຍ ອື່ນ ເມື່ອເຂົາມາແຂ່ງໃນສະແຕນດາດດຽວ ມັນກໍຊິເກີດການທໍ້ແທ້ເບິດກຳລັງໃຈ ແລະ ຖືກຕັດສິນວ່າຄົນນີ້ເປັນບຸກຄົນລົ້ມເຫຼວ ໂຕນີ້ເຮົາກໍຢາກຝາກໄປເຖິງຄົນທີ່ວ່າ ອ່າ ກຳລັງຮຽນຢູ່ເນາະ ວ່າເຮົາຊິຮຽນ ຈັ່ງໃດໃຫ້ໄດ້ດີ ແລ້ວກະເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງຖ້າລະບົບການສຶກສາຂອງບ້ານເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາກະຄ່ອຍໆປັບໂຕເຮົາເອງເນາະ ແລ້ວກະອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໂຕນີ້ທີ່ຢາກຈະແບ່ງ ປັນ ມັນເປັນຄຳຂວັນຂອງລະບົບການສຶກສາທີ່ ອ່າ ສະຫຼຸບລວມລະບົບການສຶກສາຂອງຟິນແລນຫັ້ນ ແລ້ວກະແປໄດ້ຖືວ່າກິນໃຈໂລດ ກໍຄື learning and growing as a human being ເນາະ ຟັງຫັ້ນວ່າ learning and growing as a human being ກໍຄື ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ແບບ ທີ່ມະນຸດຄວນຈະເປັນ ໂຕນີ້ແມ່ນຄຳສະຫຼຸບຂອງລະບົບການສຶກສາຢູ່ທີ່ຟິນແລນ ແລະ ທັງເບິດກະແມ່ນສາລະດີໆຂອງ The Filter Podcast ໃນມື້ນີ້ ຝາກຕິດຕາມ ກົດໄລ້ ກົດ Subscribe ຫາກມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ ກະເຊີນຄອມເມັນ ແ ລະ ແຊກັນເນາະ ວ່າເຮົາມີຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ມີຫຍັງຢາກແບ່ງປັນຈັ່ງໃດ ແລະ ຢາກແນະນຳລາຍການເຮົາຈັ່ງໃດ ກໍຂໍໃຫ້ຄອມເມັນກັນຢູ່ທີ່ທາງລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ ແລະ ມື້ນີ້ຂໍຂອບໃຈທີ່ຮັບຟັງ